pace of the recovery uh, will continue to ທ່ານ Hamrick ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນ ທ່ານສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນທີ່ນີ້ສຳລັບທຸກຄົນ ສຳລັບພວກທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບການເໜັງຕີງໃນການຟື້ນໂຕຄືນຂອງເສດຖະກິດແລ້ວ ກໍຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແບບນັ້ນຢູ່ ສຳລັບບັນດາຄົນທີ່ຢາກເບິ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກການເຮັດ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານທີ່ວ່າການຟື້ນໂຕຄືນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ກໍສາມາດຍຶດເອົາໂອກາດນີ້ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວຽກເຮັ ດງານທຳໄດ້ອ່ອນແອກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້

ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການເຕີບໂຕກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳນັ້ນ ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງວຽກງານໃໝ່ 14 ລ້ານ 6 ແສນວຽກ ແລະ ຄ່າແຮງງານໄດ້ສູງຂຶ້ນໃນອັດຕາຫຼ າຍກວ່າ 3 ເປີເຊັນຕໍ່ປີໃນປີນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ການວ່າງງານໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄ່າຈ້າງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດການເງິນທີ່ມີຕໍ່ຈຳນວນຕົວເລກວຽກເຮັດງານທຳທີ່ອ່ອນແອນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຕື່ນ ເຕັ້ນປານໃດ ບັນດານັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນໄດ້ມີຄວາມຫວັງທີ່ຢາກຈະເຫັນການເຕີບໂຕຂອງວຽກການຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຜະລິດໄດ້ຊັກຊ້າລົງ ຢູ່ໃນຈີນ ແລະ ຢູໂຣບ ແຕ່ທ່ານ Chad Brown ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດສາກົນ Peterson ກ່າວວ່າ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກການພຽງອັນດຽວຈະບໍ່ພາໃຫ້ເກີດທ່າອ່ຽງໄດ້ one month's job report won't make that big of a difference but I do think over the longer run it is certain ທ່ານ Brown ກ່າວວ່າ ລ າຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານເດືອນແລ້ວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນໄລຍະຍາວກວ່ານີ້ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ການເຕີບໂຕ ສືບຕໍ່ມີຕະ ຫຼາດແຮງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງຂອງການເຕີບໂຕ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງຢູ່ທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ທ່ານ Mark Hamrick ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຕົວເລກກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ອ່ອນແອ ອາດສ້າງ ຄວາມສົງໄສໃຫ້ແກ່ແຜນຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດທີ່ຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ This weaker than expected April jobs report makes it less likely that the Fed ທ່ານ Hamrick ກ່າວວ່າ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກການອ່ອນແອກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ໃນເດືອນເມສານີ້ ຈຶ່ ງບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານກາງຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະໂອກາດນ້ອຍລົງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານກາງຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເວລາບໍ່ຊ້ານີ້ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ທີ່ກ າງຕໍ່ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ຈະອອກລາຍງານວຽກງານອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກ່ອນກອງປະຊຸມໃນເດືອນມິຖຸນາຈະມາເຖິງນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA